ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS Lao ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະໃຫ້ຄະແນນນຳ
ສະບາຍດີທ່ານຊົມດີ ຂ່າວໆນີ້ນະ ຢາກໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ວ່າ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ຫຼືວ່າເຫດແນວໃດຫວາ ທີ່ວ່າທາງການສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະກາດປິດຊາຍແດນຕ່າງໆ ຈົ ນຮອດທ້າຍເດືອນຕຸລານີ້ນະ ຂໍໃຫ້ເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ ອັນນີ້ນອກຈາກ ທ່ານ ພູທອນ ເມືອງປາກ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ ທ່ານໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ທາງການລາວ ແລະປະຊາຊົນທົ່ວໄປພາຍໃ ນປະເທດ ກະໄດ້ເຝົ້າລະວັງພະຍາດໂຄວິດ-19 ກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະກະເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທຸກຄົນຊິເຮັດຕາມແນວປະຕິບັດພາວະປົກກະຕິໃໝ່ ແລະກະກົດລະບຽບທີ່ລັດຖະບານໄດ້ວາງໄວ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຈຸດກ ວດຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ ຈະຍັງຄົງປິດບໍລິການສຳລັບການເດີນທາງທຸກຮູບແບບ ຍົກເວັ້ນການເດີນທາງທີ່ຈຳເປັນຂອງຊາວລາວ ແລະກະຊາວຕ່າງຊາດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດອະນຸຍາດ ຈາກຄະນະກຳ ມະການສະເພາະກິດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຕ່ວ່າການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານຈຸດຕວດເຂດແດນລະຫວ່າງປະເທດ ກະຊິໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການຕາມປົກກະຕິ ສ່ ວນຈຸດກວດເຂດແດນທ້ອງຖິ່ນ ກະຍັງຄົງປິດໃຫ້ບໍລິການຕໍ່ໄປ ຍົກເວັ້ນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານກ່ອນ ຂະນະດຽວກັນເນາະ ທາງລັດຖະບານກະຍັງຄົງລະງັບການອອກວີຊານັກ ທ່ອງທ່ຽວ ແກ່ຜູ້ທີ່ເດີນທາງ ທຸກຄົນທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາ ຫຼືວ່າແວະພັກປ່ຽນເຄື່ອງໃນປະເທດ ທີ່ກຳລັງຜະເຊີນກັບການກະຈາຍຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສ່ວນເລື່ອງຂອງຄະນະນັກການທູດຕ່າງໆ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງ ກອນລະຫວ່າງປະເທດ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ນັກທຸລະກິດ ແຮງງານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບໂຄງການຕ່າງໆໃນລາວ ຈະສາມາດເດີນທາງເຂົ້າປະເທດໄດ້ ແຕ່ກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຊອບຈາກຄະນະກຳມະການກ່ອນຄື ກັນ ຂະນະທີ່ສະຖານບັນເທີງ ເຊັ່ນວ່າ ບາ ຄາຣາໂອເກະ ກໍຍັງຄົງຖືກສັ່ງປິດຕໍ່ໄປ ທັງນີ້ປະກາດສະບັບນີ້ເນາະ ກໍອອກໂດຍສຳນັກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍເລີ່ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ຈົນໄປ ຮອດ 31 ຕຸລານີ້ ນີ້ກໍຍ້ອນທີ່ວ່າພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕົວ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕົວດຽວເນາະ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເລື່ອງຂອງ ແຕ່ວ່າມັນ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນລາວມັນບໍ່ຮ້າຍແຮງ ມັນມີແຕ່ 23 ຄົນເປັນ ແລ້ວກໍຕາຍກໍບໍ່ມີຈັກຄົນ ຟື້ນ ດີຄືນກະໄດ້ທຸກໆຄົນຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນເປັນຫຍັງເປັນເຮັດຈັ່ງຊີ້ ເພາະວ່າໃນຫຼາຍປະເທດເນາະ ທີ່ວ່າຖ້າຫາກວ່າການເຈັບປ່ວຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ນີ້ມັນບໍ່ມີ ຫຼືວ່າມັນແນວໂນ້ມມັນຫຼຸດລົງຫຼາຍນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍເປີດຊາຍ ແດນຈັ່ງຊີ້ນະ ຍົກຕົວຢ່າງປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ດຽວນີ້ກໍເປີດໃຫ້ຄົນນິວຊີແລນມາປະເທດອົດສະຕຣາລີໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນລາວເອງນີ້ ຍັງປິດນັ້ນປິດນີ້ເຄັ່ງຄັດຢູ່ນີ້ ມັນເປັນຍ້ອນຫຍັງເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກ ະຍ້ອນວ່າ ຈັ່ງໃນ ອ່າ ບໍ່ວ່າຊິເປັນທາງພະມ້າເນາະ ທາງມາເລ ທາງແຖບນີ້ກະຍັງມີການລະບາດ ໂດຍສະເພາະພະມ້ານີ້ ກະຍັງມີການກະຈາຍຂອງໂຄວິດໂຕນີ້ ຍັງ ຍັງຮຸນແຮງຢູ່ ໂດຍປະເທດລາວນີ້ກະ ກະ ດຳເນີນການປິດປະເທດມາຕັ້ງແຕ່ມີໂຄວິດ-19 ມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນແລ້ວ ຈົນຮອດສູ່ມື້ນີ້ກະຍັງ ຍັງບໍ່ເປີດ ແມ່ນ ແມ່ນຢູ່ທີ່ວ່າມັນຍັງປິດຢູ່ຕໍ່ໄປນີ້ ແຕ່ວ່າການປິດຊາຍແດນນີ້ ມັນ ມັນສ້າງບັນຫາໄດ໋ ຍົກຕົວຢ່າງທີ່ຄົນລາວທີ່ ວ່າຢາກກັບລາວຈາກປະເທດໄທນີ້ ກະຍັງຄ້າງຄາ ກັບຄືນບໍ່ໄດ້ ແລ້ວກະພວກຢູ່ໃນລາວທີ່ວ່າຢາກອອກມາເຮັດວຽກເຮັດການ ຫາ ຊີບລ້ຽງຄອບຄົວນີ້ກະ ກະມາບໍ່ໄດ້ ກະແປວ່າເຂົາເຈົ້າມີບັນຫາ ແລ້ວກະລັດ ຖະບານລາວ ກະບໍ່ໄດ້ວ່າຊິເອົາເງິນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປຈັບຈ່າຍລ້ຽງຊີບປະຈຳວັນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າຍັງປິດຕໍ່ໄປນີ້ ມັນ ມັນແປກໆນີ້ ເຫດຜົນທີ່ວ່າສຳຄັນແທ້ໆໃນການປິດຊາຍແດນນີ້ ແມ່ນຢູ່ທີ່ວ່າບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນລາ ວເປັນໂຄວິດ-19 ແຕ່ວ່ານອກຈາກອັນນີ້ແລ້ວ ມັນ ມັນມີຫຍັງອີກບໍ່ ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກະ ເພິ່ນກະບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເນາະວ່າ ມັນເກີດຍ້ອນ ຍ້ອນອີ່ຫຍັງເນາະ ແຕ່ວ່າດູເດົາໄດ້ວ່າເນາະ ທັງ ທັງເລື່ອງຂອງການປ້ອງກັ ນຕົງນີ້ ກະຄື ຄືຍັງບໍ່ ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນສະຖານະການໂດຍທົ່ວໄປ ແລ້ວກະອີກສ່ວນໜຶ່ງເນາະ ກະເລື່ອງຂອງທາງການແພດການໝໍຂອງທາງ ທາງລາວເອງ ເພິ່ນກະຍັງບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ກວ້າງບໍ່ຫຼາຍ ຄື ຄືຢ່າງປະເທດ ທີ່ ທີ່ຈະເລີນ ທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວຈັ່ງຊີ້ ຢ່າງປະເທດໄທຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອ່າ ແພດເພິ່ນກະຍັງໜ້ອຍຢູ່ ຄັນຖ້າເກີດວ່າມີການລະບາດ ການຮັບມືກະອາດຊິມີບັນຫາຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອື ກະແທ້ຫັ້ນນະ ເພາະວ່າໂຮງໝໍມັນກະບໍ່ມີຫຼາຍ ຕຽງ ຄັນວ່າມີຄົນປ່ວຍຄືຢູ່ອາເມລິການີ້ ໂຫຍ ເອົາໄປໄວ້ຢູ່ຫຼັງຄາພຸ້ນກະ ກະບໍ່ມີບ່ອນໄວ້ໄດ໋ ມັນ ມັນ ມັນຫຼາຍວ່າຊັ້ນເທາະ ອ່າ ຄັນວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ດັ່ງອາເມລິກາ ຫຼືວ່າບຣາຊິລ ຫຼືວ່າອິນເດຍ ຫຼືວ່າຈີນ ຫຼືວ່າປະເ ທດອົດສະຕຣາລີກໍດີ ຫຼືວ່າໄທກໍດີ ມັນ ມັນກະຊິລົ້ນໂຮງພະຍາບານ ມັນກະ ກະຕ້ອງພະຍາຍາມ ປ້ອງກັນໄວ້ ເພາະວ່າກັນດີກວ່າແກ້ ຖ້າວ່າມັນແຍ່ແລ້ວ ມັນແກ້ບໍ່ທັນ ມັນຊະຕໍ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າໂຄວິດ-19 ໃນ ລາວນີ້ນະ ທີ່ວ່າໄດ້ຕໍ່ມາດຕະການເຄັ່ງຄັດຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆນີ້ ຈົນຮອດວັນທີ 31 ຕຸລານີ້ນະ ມັນມີວີ່ແວວບໍ່ ຫຼັງຈາກວັນທີ 31 ຕຸລາແລ້ວ ມັນຊິເປັນຈັ່ງໃດ ອັນນີ້ກະ ກະຍັງບໍ່ ບໍ່ມີ ມີວີ່ແວວເນາະ ແຕ່ວ່າການປະເມີນ ຫຼືວ່າ ການດູເດົາສະຖານະການນີ້ ກະຕ້ອງເບິ່ງ ເບິ່ງເປັນມື້ ເບິ່ງເປັນເດືອນ ຫຼືຈົນຮອດມື້ແລ້ວ ວ່າສະຖານະການຮອບຂ້າງປະເທດນີ້ເປັນຈັ່ງໃດ ທັງ ທັງພະມ້າ ທັງຫວຽດນາມ ທັງໄທ ທັງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເພິ່ນກະຊິກະ ປະເມີນກັນ ແລ້ວບາດນີ້ນີ້ ຂໍຫັນໄປເວົ້າເລື່ອງໃໝ່ທີ່ວ່າ ຖ້າວ່າຄົນທັງຫຼາຍຍັງບໍ່ເຊື່ອ ຫຼືວ່າບໍ່ເຫັນເທື່ອນີ້ ກະຂໍໃຫ້ເຊື່ອ ແລ້ວກະຂໍໃຫ້ໄປເບິ່ງ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າໃນຕອນແລກໆນີ້ ບໍ່ເຊື່ອຈັກໜ້ອຍລະ ບັ້ງໄຟຜີ ບັ້ງໄຟພະຍານາກນີ້ນະ ຕ້ອງລົງທຶນແທ້ໆແມະ ໄປງອຍແຄມຂອງເບິ່ງ ຈ້ອງຫູຈ້ອງຕາ ຕັ້ງເບິ່ງອີ່ຫຼີນີ້ ມັນແມ່ນແທ້ ມັນມີແທ້ ແຕ່ວ່າມັນຊິແມ່ນບັ້ງໄຟພະຍານາກ ຫຼືວ່າບັ້ງໄຟຜີຫັ້ນບໍ່ຮູ້ ຮູ້ແຕ່ວ່າຢູ່ກາງຂອງຊີ້ ໄຟມັນ ຮຸ່ງມາບຂຶ້ນຢູ່ເທິງຟ້າພຸ້ນ ແລ້ວກະຫາຍໄປ ແລ້ວກະເອີ້ນກັນວ່າ ບັ້ງໄຟພະຍານາກ ບັ້ງໄຟຜີ ຈັ່ງຊີ້ນາ ທີ່ວ່າຕອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄປເບິ່ງອັນ ຢູ່ໂພນພິໄສທີ່ວ່າເຄີຍມີບັ້ງໄຟພະຍານາກນີ້ຫຼາຍແທ້ໆ ເກືອບແທບຈະ ບໍ່ມີ ແຕ່ວ່າມັນໄປໂຜ່ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ລັດຕະນະວາປີພຸ້ນ ທີ່ບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄປເບິ່ງບ້ານໄຮ່ບໍ່ ໂອຍ ຫຼາຍແທ້ໆ ເບິ່ງຂຶ້ນປັບໆໆໆ ແຕ່ວ່າໃນຮວດນີ້ນີ້ ກະແມ່ນວ່າບັ້ງໄຟພະຍານາກສຳລັບປີນີ້ນີ້ລະກະປາກົດວ່າບໍ່ເຮັດ

ກະບອກວ່າບໍ່ຕ່າງຈາກປີທີ່ແລ້ວ ປີທີ່ແລ້ວນີ້ໂຄວິດ 19 ກະ ກະຍັງບໍ່ ບໍ່ມີເນາະ ບອກວ່າມາປີນີ້ນີ້ມີໂຄວິດ 19 ແຕ່ວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວນີ້ກະຍັງບໍ່ ບໍ່ລົດລະ ຢູ່ປະມານ 200,000 ຄົນ ຢູ່ປະມານທໍ່ເກົ່າຢູ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ກ່ຽວກັບບັ້ງໄຟ ພະຍານາກນີ້ ມັນກະແປກໆຢູ່ ທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄປເຫັນນະ ຕັ້ງໄປສັງເກດເບິ່ງແທ້ໆນີ້ແຫມ ເພາະວ່າບໍ່ເຊື່ອຢູ່ແລ້ວ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນເປັນຮຸ່ງຂຶ້ນຢູ່ ເທິງຟ້າ ມັນເປັນສີແດງກໍບໍ່ແມ່ນ ສີມ່ວງກໍບໍ່ແມ່ນ ສີສິ້ວກໍບໍ່ແມ່ ນ ຈັກສີຈັ່ງໃດ ອະທິບາຍບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າໄປໃນປະເພດແດງໆ ແລະມັນກະບໍ່ແມ່ນປູດຂຶ້ນມາຈາກໜ້ານ້ຳ ມັນ ມັນຮຸ່ງຢູ່ເທິງຟ້າປຶບ ກືນນ້ຳລາຍກຶກ ມັນກະໝົດໄປແລ້ວ ແລ້ວອັນນັ້ນມັນຢູ່ກາງຂອງວ່າຊັ້ນຕົວະ ບາດວ່າ ຂີ່ລົດຈາກຂອງກັບບ້ານນີ້ ພຸ້ນນະ ມັນຢູ່ທົ່ງນາພຸ້ນມັນກໍຂຶ້ນຄືກັນ ຈັກມັນເປັນແນວໃດ ແລະເລື່ອງນີ້ນີ້ ກະແມ່ນວ່າເປັນສິ່ງທີ່ອັດສະຈັນທີ່ວ່າດຶງດູດຄົນໄປ ເບິ່ງໄປຊົມຫຼາຍໃນຊຸດນີ້ນີ້ນະ ທັງທີ່ວ່າມີໂຄວິດ 19 ນີ້ນະ ແ ມ່ນວ່າລັດຖະບານໄທນີ້ເພິ່ນ ເພິ່ນວ່າແນວໃດເນາະ ເພາະວ່າມັນມີການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ 19 ນີ້ ກະຍັງມີຄົນໄປເບິ່ງຫຼາຍ ອັນນີ້ເນາະ ໃນ ໃນພາວະປັດຈຸບັນນີ້ຂອງ ຂອງປະເທດໄທເນາະ ກະຄືການເ ດີນທາງຂອງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ກໍບໍ່ໄດ້ມີການຫ້າມການຫຍັງ ໃຫ້ທຸກຄົນກໍສາມາດເດີນທາງພາຍໃນປະເທດໄດ້ ແຕ່ວ່າພະຍາຍາມບອກ ຫຼືວ່າລົນນະລົງໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນນີ້ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດ ອ່າ ໃສ່ໜ້າກ າກ ພະຍາຍາມຢູ່ຫ່າງ ລະກະລ້າງມືດຸໆຈັ່ງຊີ້ເນາະ ລະກະຄັນຖ້າໄປໝ່ອງໃດກໍແລ້ວແຕ່ ໃຫ້ມີການໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບ ກັບທາງການ ຫຼືວ່າຮ້ານຕ່າງໆ ໂດຍໃຫ້ໝາຍເລກໂທລະສັບ ລະກະຊື່ ໝາຍເລກໂທລະສັບ ຫຼືວ່າສ ະແກນ QR code ວ່າໄດ້ໄປໝ່ອງນີ້ແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕິດຕາມໂຕໄດ້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ນອກນັ້ນກະແປວ່າໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມນີ້ຕາມໆກັນລະເນາະ ແມ່ນ ອືມ ເພາະວ່າມັນຕ້ອງໃສ່ລະ ກະທັ້ງທີ່ວ່າບໍ່ມີໂຄວິດ 19 ກໍຢ່າ ມັນ ຂີ້ຝຸ່ນນີ້ຕິ ຄົນຍ່າງໄປຍ່າງມານີ້ ມັນບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍໆ ໂອ້ຍ ສັ່ງຂີ້ມູກອອກມານີ້ ຄັນບໍ່ມີຂີ້ຝຸ່ນນີ້ກະແປວ່າຫຼາຍເຕີບລະ ແລ້ວເລື່ອງພະຍານາກ ຫຼືວ່າບັ້ງໄຟພະຍານາກນີ້ນະ ໃນຊຸດນີ້ນີ້ ມັນຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນໃດຫຼາຍກວ່າໝູ່ເນ າະ ຢູ່ບ້ານທ່າມ່ວງ ຕານຊຸມ ຕຳບົນລັດຕະນາວາປີ ອຳເພີລັດຕະນາວາປີ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ເຊິ່ງເປັນເຂດຕິດກັບທາງ ທາງເຂດຈັງຫວັດບຶງການເນາະ ຄືຂ້າພະເຈົ້າຈຳໄດ້ລະ ອັນຊື່ທີ່ທ່ານເວົ້ານີ້ນະ ບ່ອນນີ້ ລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄປເບິ່ງຄືກັນໃນສາມ ຫຼືວ່າສີ່ປີຫຼັງ ທີ່ວ່າຄັນເວົ້າບໍ່ຜິດເດີ ມັນກົງກັບປາກນ້ຳແມ່ນຫຍັງບຸຢູ່ຝັ່ງລາວ ລະກໍກົງກັບບ້ານໄຮ່ຂອງຝັ່ງລາວນະ ມັນຂຶ້ນຢູ່ຫັ້ນຫຼາຍລະ ຕອນປີນັ້ນກະໄດ້ລະ ຕອນນັ້ນຢູ່ໂ ພນພິໄສເກືອບບໍ່ມີຊ້ຳ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນຂຶ້ນຢູ່ຫັ້ນຫຼາຍນີ້ນະ ລະກະບາງບ່ອນກໍບໍ່ຂຶ້ນ ບ່ອນທີ່ເຄີຍຂຶ້ນກໍບໍ່ຂຶ້ນ ບາງບ່ອນບໍ່ເຄີຍຂຶ້ນກະມີຊີ້ນະ ມັນມີການຊີ້ແຈງອະທິບາຍບໍ່ວ່າ ມັນ ມັນເປັນຫຍັງເປັນຈັ່ງຊີ້ ອັນນີ້ ເນາະ ເລື່ອງຂອງວ່າ ເປັນຫຍັງໝ່ອງທີ່ເຄີຍຂຶ້ນບໍ່ຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າໝ່ອງບໍ່ເຄີຍຂຶ້ນແຕ່ມາຂຶ້ນ ຂຶ້ນຫຼາຍຕ່າງຫາກເນາະ ອື ມັນຍັງບໍ່ມີຜູ້ໃດອະທິບາຍໄດ້ ກະມີແຕ່ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດຕ່າງໆນານາກັນໄປ ເພາະວ່າຊິເປັນເລື່ ອງຂອງການສ້າງເຂື່ອນບໍ່ ຫຼືວ່າ ອ່າ ມີທ່າຊາຍເກີດຂຶ້ນຫຼາຍບໍ່ ຫຼື ອັນນີ້ກໍ ກໍເວົ້າໄປ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີໃຜຮູ້ ມີແຕ່ດຸ ມີແຕ່ເດົາຢ່າງດຽວຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ແຕ່ວ່າກ່ອນທີ່ວ່າບັ້ງໄຟພະຍານາກ ຫຼືວ່າອອກພັນສານີ້ ມັນກ ະພະຍານາກອົງໜຶ່ງຕົວະ ໄປຂຶ້ນຢູ່ຝັ່ງລາວພຸ້ນ ຄ້ອນເຂົາໃສ່ຕາຍຊ້ຳ ເອີ ເປັນ ເປັນງູປະມານວາປາຍນີ້ແຫຼະ 2 ວານີ້ແຫຼະ ຂຶ້ນແຄມຕົວກາງເມືອງ ແຖວວຽງຈັນນັ້ນແຫຼະ ເຂົາເອົາໄມ້ຕີຕາຍ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າຕີງູຫັ້ ນ ຂົດໆງໍໆ ຊິຕາຍຢູ່ຫັ້ນ ກະເລີຍວ່າແມ່ຄ້າຜູ້ໜຶ່ງ ນັ່ງຂາຍເຄື່ອງຂາຍຂອງຢູ່ຫັ້ນ ຊັກເຂົ້າແງັກໆ ກະຮ້ອງເຈັບ ເຈັບໆ ກະເລີຍຖືກັນວ່າ ແມ່ນຄົນຕີພະຍານາກຫັ້ນລະ ພະຍານາກຫັ້ນມາເຂົ້າແມ່ຄ້າຫັ້ນ ເພາະວ່າຖື ກຄ້ອນແດ່ ຖືກໄມ້ເຂົາຕີ ຊິເລີຍຮ້ອງເຈັບໆຫັ້ນນະ ອັນ ອັນນີ້ມັນກະແປກໆຢູ່ ຈັກເຊື່ອບໍ່ເຊື່ອ ແຕ່ວ່າເຫັນຢູ່ YouTube ຄົນຫຸ້ມກັນເບິ່ງວ່າຊັ້ນນັ້ນ ຜູ້ທີ່ວ່າຊັກຫັ້ນກະຮ້ອງວາກໆ ເຈັບປວດຈັ່ງຊັ້ນ ເຊົາໆ ຢ່າຕີ ຈັກແມ່ນຫຼືບໍ່ ແຕ່ວ່ າກ່ຽວກັບບັ້ງໄຟພະຍານາກນີ້ ມັນກະອັດສະຈັນຢູ່ ແທ້ຫຼືຈິງ ຫຼືບໍ່ແມ່ນແທ້ ຫຼືວ່າຂີ້ຕົວະກັນນີ້ ມັນກະເປັນສິ່ງທີ່ຂີ້ຕົວະໄດ້ຍາກແທ້ໆ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານຫຼັກຖານຄົນໜຶ່ງ ທີ່ວ່າໄປເບິ່ງແລ້ວມັນມີຈິງ ແ ຕ່ວ່າມັນມີກັນແບບໃດຫັ້ນ ແມ່ນຊີ້ແຈງອະທິບາຍຍາກເນາະ ແລ້ວທາງການໄທກະບໍ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າເລື່ອງນີ້ຢ່າງແທ້ຈິງເທື່ອ ນອກຈາກທີ່ວ່າມີຂ່າວໆ ສາລະຄະດີບາງສິ່ງບາງຢ່າງເທົ່ານັ້ນ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກະ ແປວ່າເປັນສິ່ງທີ່ອັດສະຈັນ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າປີນີ້ ມັນເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ຜິດຫວັງນີ້ ທາງການ ຫຼືວ່າທາງສາສະໜາ ຫຼືວ່າໄທບ້ານໄທເມືອງ ກະບໍ່ວ່າປີໜ້ານີ້ ມັນຊິຄັກກວ່ານີ້ອີກ ອັນນີ້ເນາະ ມັນກະບໍ່ມີຜູ້ໃດດຸເດົາໄດ້ເນາະ ເພາະວ່າມັນກະຄືເລື່ອງຂອງທຳມະຊາດ ຊິເກີດຫຼືບໍ່ເກີດກະບໍ່ຮູ້ ຊິ ເອີ ໃຫ້ເຫັນໜ້ອຍເຫັນຫຼາຍກະບໍ່ຮູ້ ແຕ່ວ່າກະໄດ້ອາໄສປະສົບການວ່າ ທຸກມື້ຂອງ 15 ຄ່ຳ ເດືອນ 11 ນີ້ລະ ກະ ຊິໄດ້ເຫັນ ຄາດວ່າຊິໄດ້ເຫັນ ກະຄືຊິ ໄດ້ເຫັນຄືຢ່າງປີກ່ອນຈັ່ງຊີ້ ກະມີການຄາດເດົາກັນແຄ່ນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າຊິເກີດແທ້ຫຼືບໍ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າລະຄິດຈັ່ງຊີ້ວ່າ ລັດຖະບານໄທຄວນໄປເອົາຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ວ່າຂະເຈົ້າສຶກສາ ຫຼືວ່າຄົ້ນຄວ້າພິສູດຄ ວາມຈິງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ອັດສະຈັນໃນໂລກນີ້ນະ ມາພິສູດເບິ່ງວ່າມັນແມ່ນຫຍັງແທ້ ແລະ ມັນເກີດຂຶ້ນແບບໃດນີ້ ອັນນີ້ ອັນນີ້ເປັນທີ່ສົນໃຈແທ້ໆແຫຼະ ຄັນຊິເວົ້າລະກະດາຍ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກະຂໍປະເລື່ອງນີ້ໄວ້ ແລ ະ ບັດນີ້ນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ວ່າ ຈັງຫວັດຊຽງຮາຍນະ ກູ້ເຮືອການທ່ອງທ່ຽວທີ່ວ່າຈົມນ້ຳຂອງໄປເກືອບ 2 ເດືອນແລ້ວ ຫາກະສຳເລັດນີ້ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະ ກະຄືວ່າເປັນການເຮັດວຽ ກກັນ ຊ່ອຍກັນທຸກຝ່າຍຈົນ ສຳເລັດເນາະ ແຕ່ວ່າໃຊ້ເວລາຂ້ອນຂ້າງດົນພໍສົມຄວນ ມີປັນຫາເລື່ອງຂອງນ້ຳທີ່ມັນຂ້ອນຂ້າງສູງໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ອາ ຄວາມຄືບໜ້າເນາະ ເລື່ອງຂອງກໍລະນີເຮືອແມ່ຂ ອງເດວຕາ ເຮືອທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ້ຳຂອງພາກຫຼົ່ມ ທີ່ມີນ້ຳໜັກ 107 ຕັນ ຍາວ 40 ເມັດ ກວ້າງ 5 ເມັດ 50 ກໍບັນຈຸຄົນໄດ້ ໄດ້ທັງໝົດ ຜູ້ໂດຍສານໄດ້ທັງໝົດ ກະ 120 ທີ່ນັ່ງເນາະ ອາ ຈົມແມ່ນ້ຳຂອງ ບໍລິເວນຕຳບົນວຽງ ອຳເພີຊຽງ ແສນ ຈັງຫວັດຊຽງລາຍ ເຂດແດນໄທກັບສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 9 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ລວມໄລຍະເວລາກໍເກືອບ 2 ເດືອນແລ້ວເນາະ ໂດຍທາງຈັງຫວັດຊຽງລາຍກໍພະຍາຍາ ມກັບໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ອຍກັນກູ້ເຮືອຂຶ້ນມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ລ່າສຸດເນາະ ທາງວັນທີ 3 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາເນາະ ກະສາມາດກູ້ເຮືອແມ່ຂອງເດວຕາຈົນລອຍລຳຂຶ້ນມາ ແລ້ວກະດຶງເຮືອເຂົ້າຝັ່ງໄທໄດ້ ສຳເລັດ ແລ້ວກະໄດ້ສຳຫຼວດຄວາມເສຍຫາຍ ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍເພື່ອສ້ອມຕໍ່ໄປ ໂດຍເຮືອລຳນີ້ເນາະ ມູນລະຄ່າຊື້ມາເນາະກໍ 50 ລ້ານບາດ ກໍຖືວ່າເປັນເຮືອທ່ອງທ່ຽວຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງແມ່ນ້ຳຂອງພ າກລຸ່ມສັນຊາດໄທລຳແລກ ແລະ ກໍເປັນລຳທີ່ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ກັບປະເທດໄທທາງພາກເໜືອດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ອັນເຮືອທີ່ວ່າທ່ານເວົ້າວ່າເປັນເຮືອໃຫຍ່ລາຄາແພງ ທີ່ວ່າສ້າງຊື່ສຽງ ຫຼືວ່າໃຊ້ການທ່ອງທ່ຽ ວນີ້ ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງໃນປະເທດໄທນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເຮືອນີ້ນີ່ມັນ ມັນຈົມແບບໃດເນາະ ມັນຈົມໄດ້ແບບໃດ ຕອນທີ່ມັນຈົມເນາະ ກໍຄື ມັນ ມັນບໍ່ມີ ບໍ່ມີຜູ້ໂດຍສານຈອດທຽບທ່າຢູ່ ແລ້ວກະຊ່ວງນັ້ນນ້ຳຂອງເນ່ຍສູງ ຂຶ້ນ ແລ້ວກະມີຝົນຕົກໜັກ ລົມແຮງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວກະເຮືອນີ້ກະໄປບຽດກັບເຮືອຂ້າງໆ ແລະ ອຽງ ແລ້ວກະຈົມລົງນ້ຳຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໂອ ແປວ່ານ້ຳຂອງຂຶ້ນ ເຊືອກມັດໄວ້ແລ້ວມັນເຮືອໄປ ໄປ ໄປໜີບກັນ ແລ້ວກໍເລີ ຍວ່າແຕກ ຫຼືວ່າຮົ່ວ ຫຼືວ່າແນວໃດ ແລ້ວກໍນ້ຳເຂົ້າ ແລ້ວກໍຈົມຊື່ໆ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ຕອນນັ້ນບໍ່ມີຜູ້ໂດຍສານ ບໍ່ມີຜູ້ໂດຍສານ ບໍ່ມີລູກເຮືອຢູ່ໃນ ໃນເຮືອເນາະ ບໍ່ມີໃຜຮູ້ໃຜເຫັນ ວ່າຊັ້ນຕົວະ ແລ້ວມັນຈົມຢູ່ແຄມຂອງ ເປັນຫ ຍັງໃຊ້ເວລາດົນແທ້ຈັ່ງເອົາຂຶ້ນໄດ້ ຕອນແລກມັນຈົມຢູ່ຄ່ອນຂ້າງ ອ່າ ມັນເປັນ ເປັນໝ່ອງນ້ຳ ນ້ຳເລິກເນາະ ນ້ຳເລິກ ແລ້ວທີນີ້ນ້ຳມັນສູງ ນ້ຳມັນໄຫຼແຮງ ເຮືອຂອງ ນປຄ ເນ່ຍ ມາຊ່ອຍກັນດຶງເທື່ອແລກເນ່ຍ ກໍ ກໍດຶ ງບໍ່ໄຫວເນາະ ກໍມີແຕ່ເຮືອ ເຮືອລຳໜຶ່ງເນ່ຍ ຈົມລົງໄປຄືກັນ ແຕ່ກໍສາມາດກູ້ໄດ້ທັນທີ ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນເນາະ ກະຊ່ອຍກັນໄດ້ທຸກວິທີທາງ ສຸດທ້າຍກະໄດ້ຂໍກຳລັງ ແລະ ເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມືຈາກທາງກອງທັບເຮືອ ຂອງໄທນີ້ເນາະ ມາ ມານຳເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລ້ວກະອຸປະກອນ ມາ ມາຊ່ອຍໃນການກູ້ເຮືອໃນເທື່ອນີ້ເນາະ ເລື່ອງເຮືອທີ່ຈົມນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນເຮືອໄມ້ບໍ ເຮືອເຫຼັກ ເປັນເຮືອເຫຼັກເນາະ ເຮືອເຫຼັກ ເຮືອເຫຼັກ ທັງ ທັງເຫຼັກທັງໄມ້ນະ ຢູ່ນຳກັນ ປານນັ້ນກໍຍັງວ່າຖືກໜີບກັນຈົນຈົມນ້ຳຈົນໄດ້ເນາະ ນ້ຳທາງພາກເໜືອທາງຊຽງແສນຫ້ວຍຊາຍນີ້ ໂອ້ຍ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວນີ້ ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງຫຼິ້ນໆ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຮ້າຍແຮງເຕີບເດ້ ເ ພາະວ່າຍົກຕົວຢ່າງຢູ່ທີ່ບ້ານຫ້ວຍກາງ ຂອງເມືອງບໍ່ແກ້ວຫ້ວຍຊາຍນະ ມັນມີໂງ່ນຫີນຫຼາຍຂະໜາດ ອັນ ເຮືອໄປບ່ອນຫັ້ນຕ້ອງລະວັງ ໂອ້ຍ ຄັນວ່ານາຍນ້ຳບໍ່ດີນີ້ກະ ພຸ້ນເດີ ພະຍານາກ ພຸ້ນເດີ ເປັນ ເປັນເມືອງທີ່ ວ່າຊິໄປຢູ່ວ່າຊັ້ນເດ ໂອ ມັນ ມັນ ມັນກະເຮືອຈົມເທື່ອນີ້ມັນກະແປກຢູ່ ເພາະວ່າເຊືອກມັດໄວ້ກະຍັງຈົມ ບໍ່ຈັ່ງ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນໄປຕຳງົງງົອີ່ ແລ້ວຄັນຈຳບໍ່ຜິດນີ້ແມ່ນວ່າທ່ານເວົ້າວ່າເຮືອນີ້ແມ່ນຂອງຄົນໄທແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ຊື້ມາຈາກໃສ ອັນນີ້ເປັນ ເປັນເຮືອ ເອີ ຊື້ມາຈາກ ຢູ່ທະເລນະ ທະເລໄທນີ້ບໍ່ ແມ່ນໆ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນທຳມະດານ້ຳຂອງນີ້ ມັນ ຄັນຊິເວົ້າລະ ມັນນ້ຳນິ້ງໄຫຼເລິກ ແຕ່ໄພອັນຕະລາຍຫັ້ນ ມັນມີຫຼາຍແທ້ໆ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍ ຢ່າ ເລື່ອງລາວທີ່ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງນີ້ ກໍຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍຄວນພໍອົກພໍໃຈບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍລະ ເພາະວ່າຖືວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ ແລະ ສຳຄັນ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼ າຍໆ ທີ່ລາຍງານຂ່າວໃຫ້ຮູ້ເຫດ ຂອບໃຈທ່ານຄຳເດັດ ສົມດີມີໄຊ ລາຍງານ SBS
Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາແລະຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ